ການປິດໂຮງການລັດຖະບານທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈະຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ໃນການຂໍທຶນສ້າງກຳແພງຢູ່ ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍອະນຸມັດເງິນງົບປະມານເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ 3 ອາທິດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາກະຊວງທະບວງກົມຕ່າງໆ ເປີດຄືນອີກ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດືອນຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັ ກງານລັດຖະບານກາງ 800,000 ຄົນ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳລັດຖະສະພາ ແຄເທີຣິນ ຈິບສັນ ລາຍງານມານັ້ນ ເງິນງົບປະມານທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະສັ້ນໆ ແມ່ນເປັນການຊື້ເວລາສຳລັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເພື່ອແ ກ້ໄຂບັນຫາຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ການເດີນທາງທາງອາກາດຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດຖືກຊັກຊ້າ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພະນັກງານຄວບຄຸມການບິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ໃນວັນດຽວກັນ ເຊັກເງິນເດືອນງວດທີສອງຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກາຍເວລາຈ່າຍ ໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ເພື່ອເປີດໂຮງການລັດຖະບານຄືນໃໝ່ສອງຄັ້ງບໍ່ເປັນຜົນສຳເລັດ ນັ້ນຄືສະພາບຫຍຸ້ງຍາກແຮງທີ່ຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣ ຳ ເຄື່ອນໄຫວເປີດລັດຖະບານຄືນ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 15 ກຸມພາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮວມມີທຶນເພື່ອສ້າງກຳແພງ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ໃນອີກ 21 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ ຈະປະຕິບັດງານດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີ ນີ້ເປັນທີ່ທຸກຝ່າຍຈະເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ເພື່ອປະເທດຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ດີເລີດຂອງພວກເຮົາ 21 ມື້ທີ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄດ້ ເຈລະຈາກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຍັງຈະຕ້ອງເອົາກຳແພງລວມເຂົ້ານຳຢູ່ The walls we are building are not medieval walls
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວອີກວ່າ ກຳແພງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຈະສ້າງບໍ່ໄດ້ຫຼ້າສະໄໝເລີຍ ມັນເປັນກຳແພງທີ່ສະຫຼາດ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄອນກຣີດທີ່ຍາວ 2,000 ໄມ ເນັ່ງຈາກທະເລສົ້ນໜຶ່ງ ໄປຫາທະເລອີກສົ້ນ ໜຶ່ງ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍສະເໜີໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນຈັກເທື່ອ ການຕົກລົງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຈະເປີດລັດຖະບານຄືນໃໝ່ ເພື່ອຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຢູ່ ຊາຍແດນ ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ທີ່ມີການປິດລັດຖະບານລົງ 36 ມື້ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການທີ່ບໍ່ຕົກລົງກັນໄດ້ The American people do not like it when you throw a wrench into the into the lives of government workers over an unrelated ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສະມາ ຊິກສະພາສູງສຽງສ່ວນໜ້ອຍກ່າວວ່າ ຊາວອາເມລິກັນບໍ່ມັກເມື່ອທ່ານໂຍນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ່ຊີວິດຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂັດແຍ້ງກັນທີ່ບໍ່ພົວພັນກັບການເມືອງ ບັດນີ້ຫວັງວ່າທ່າ ນປະທານາທິບໍດີຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຂອງທ່ານ ຜູ້ນຳພັກຣີພັບລິກັນຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈົ່ງໃຫ້ກຽດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນ Our Democratic friends will stay true to the commitment they've stated constantly over the past weeks. ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນຫຼາຍກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເພື່ອນພັກເດໂມແຄຣັດຈະເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າມາຕະຫຼອດໃນຫຼາຍໆອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເມື່ອໃດລັ ດຖະບານເປີດຄືນອີກ ເຂົາເຈົ້າຍິນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ທີ່ຈະໃຫ້ທຶນງົບປະມານແກ່ລັດຖະບານກາງຢ່າງເຕັມສ່ວນເປັນເວລາ 1 ປີ ທີ່ຈະຮ່ວມເອົາເງິນລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃສ່ມາດຕ ະການຕ່າງໆ ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຊາຍແດນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງຮວມທັງຮົ້ວປ້ອງກັນທີ່ເປັນວັດຖຸນຳ ແຕ່ທ່ານ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ າທີອັນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຄັດຄ້ານການໃຫ້ທຶນສ້າງກຳແພງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງເລີຍ But our unity is our power. And that is what maybe the president underestimated. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກເຮົາເປັນພະລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ນັ້ນ ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີຄາດຄະເນຜິດ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າຈະປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ ງຊາດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທຶນສ້າງກຳແພງຫຼືບໍ່ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່ ຖ້າຫາກການເຈລະຈາບໍ່ສຳເລັດຜົນ We're going to work with the Democrats, we're going to see. Uh, and if we can't do that, then we'll do... Uh, ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບພວກເດໂມແຄຣັດ ພວກເຮົາຈະລໍຖ້າເບິ່ງ ແລະ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໄດ້ດັ່ງທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະປະກາດ ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈ ະປະກາດພາວະສຸກເສີນ ເພາະວ່າມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້ ມັນເປັນພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດແທ້ໆ ຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນ ຢູ່ນີ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA